ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ ໃນວັນ ແລະ ເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ຂ້າພະ ເຈົ້າ ທ້າວ ສັນຍາ

ແລະ ອາຈານສິງຫາ ກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ້ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່າ ນສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ສະໄໝກ່ອນເຮົາມັກໃຫ້ເດັກນ້ອຍກິນຫຼາຍໆ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຄົນຕຸ້ຍພີດີງາມ ເບິ່ງແລ້ວໜ້າຮັກ ຢາກຢິກແກ້ມ ເປັນຕາແພງ ເພາະຄິດວ່າເດັກນ້ອຍຕຸ້ຍແມ່ນເດັກນ້ອຍທີ່ມີສຸຂະພາບສົມບູນ ແຕ່ ເມື່ອເຂົາໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ຊ້ຳພັດກາຍເປັນບັນຫາ ເພາະເດັກນ້ອຍມີນ້ຳໜັກຫຼາຍ ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາຮຽນຮູ້ນຳກັນວ່າ ເດັກນ້ອຍຕຸ້ຍມີຜົນດີ ແລະ ຜົນເສຍຢ່າງໃດ ຄຳຖາມຂໍ້ທຳອິດກໍຄື ເດັກນ້ອຍຕຸ້ຍເປັນຜົນເນື່ອ ງມາຈາກກຳມະພັນຂອງພໍ່ແມ່ແມ່ນຫຼືບໍ່ ຄຳຕອບກໍຄື ແມ່ນແລ້ວ ກຳມະພັນກໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທັງໝົດ ເພາະຂຶ້ນຢູ່ກັບການກິນອາຫານຂອງເຮົາເປັນສິ່ງສຳຄັນ ປັດຈຸບັນນີ້ມີຄົນຕຸ້ຍຫຼາຍຂຶ້ນ ສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່າບໍ່ແມ່ນກຳມະພັນ ສາເຫດກໍຄື ເດັກນ້ອຍສະໄໝນີ້ຫາບ່ອນແລ່ນຫຼິ້ນບໍ່ມີ ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍໃນເມືອງ ບໍ່ຄືເດັກນ້ອຍໃນເຂດຫ່າງໄກຈາກຕົວເມືອງ ມີເດີ່ນຫຍ້າທີ່ກວ້າງຂວາງ ສາມາດແລ່ນຫຼິ້ນ ແ ລ້ວຫຼິ້ນຢ່າງມ່ວນຊື່ນ ແລະ ກໍມີກິດຈະກຳອື່ນໆເຊັ່ນວ່າ ປີນຕົ້ນໄມ້ ຂີ່ລົດຖີບ ເຕະບານ ແຕ່ເດັກນ້ອຍໃນສະໄໝນີ້ຊ້ຳພັດນັ່ງຢູ່ກັບໜ້າຈໍໂທລະພາບ ຫຼື ຫຼິ້ນເກມໃນຮ້ານເກມ ຜົນທີ່ຕາມມາກໍຄື ກິນແຕ່ບໍ່ອອກກຳລັງກາ ຍ ກໍເລີຍມີໂອກາດຕຸ້ຍໄດ້ງ່າຍ ປະມານ 70 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກໄວລຸ້ນທີ່ມີນ້ຳໜັກເກີນ ມີສາເຫດມາຈາກການມີນ້ຳໜັກຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ເດັກນ້ອຍຕຸ້ຍນີ້ມີໂອກາດເປັນໂລກໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ ເມື່ອ ເຕີບໂຕເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ຈະມີໂອກາດເປັນໂລກຫົວໃຈ ເປັນໜິ້ວໃນຖົງນ້ຳຍ່ອຍອາຫານ ໂລກເບົາຫວານ ຄວາມດັນເລືອດສູງ ມະເຮັງ ແລະ ໂລກຕຸ້ຍ ນອກຈາກນີ້ ເດັກນ້ອຍຈະມີບັນຫາທາງສັງຄົມ ແລະ ຈິດວິທະຍ າ ເພາະຮູບຮ່າງຂອງເຂົາໃຫຍ່ຕຸ້ຍ ຈຶ່ງມີໝູ່ຄູ່ຫົວເຍາະເຍີ້ຍ ໝູ່ຄູ່ບໍ່ຢາກຫຼິ້ນກັບຄົນຕຸ້ຍ ເພາະເຮັດໃຫ້ເຂົາເສຍບຸກຄະລິກໄປນຳ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຕຸ້ຍກາຍເປັນຄົນຊຶມເສົ້າຍ້ອນຄວາມຄິດຢາກຫຼຸດນ້ຳໜັກ ເມື່ ອຢາກຫຼຸດນ້ຳໜັກໃຫ້ໄວໆ ກໍມັກເຊື່ອຄົນທີ່ແນະນຳໃຫ້ກິນຢາຫຼຸດຄວາມອ້ວນ ເຊິ່ງມີຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ທ່ານຜູ້ຟັງເຄີຍໄດ້ຍິນເລື່ອງຜູ້ຍິງຂ້າຕົວຕາຍ ເພາະຖືກຕຳໜິຕິຕຽນວ່າເປັນຄົນຕຸ້ຍ ມີຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງຈອດ ລົດບົນທາງດ່ວນຢູ່ກຸງເທບປະເທດໄທ ເຊິ່ງທາງນັ້ນສູງເປັນຫຼາຍສິບແມັດ ແລ້ວລາວກໍໂດດຂ້າຕົວຕາຍ ທັງນີ້ກໍເພາະຄວາມນ້ອຍໃຈທີ່ຕົນເອງເກີດມາເປັນຄົນຕຸ້ຍ ແລະ ມີຮ່າງກາຍຜິດປົກກະຕິ ສາເຫດຂອ ງເດັກນ້ອຍຕຸ້ຍກໍຄືກັນກັບຜູ້ໃຫຍ່ນັ້ນລະ ເພາະເມື່ອເດັກນ້ອຍຢູ່ສະບາຍ ບໍ່ອອກກຳລັງກາຍ ບໍ່ເຮັດວຽກທີ່ໃຊ້ກຳລັງ ມີແຕ່ນັ່ງເບິ່ງໂທລະພາບ ແລະ ກິນຈົນຕິດນິດໄສ ຂອງກິນທີ່ກິນເຂົ້າໄປກໍຄືຂະໜົມ ຫຼື ແປ້ງທີ່ມີ ນ້ຳຕານຫຼາຍ ແລະ ຖ້າດື່ມນ້ຳອັດລົມເຂົ້າໄປອີກ ກໍຍິ່ງເພີ່ມຄວາມອັນຕະລາຍເຂົ້າໄປອີກ ແປ້ງ ແລະ ນ້ຳຕານຖືກເກັບສະສົມໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ກໍເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍນັ້ນຕຸ້ຍ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແ ນະນຳສຳລັບພໍ່ແມ່ທັງຫຼາຍວ່າ ວິທີຫຼຸດຄວາມຕຸ້ຍ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕຸ້ຍ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້ ຂໍ້ທຳອິດຄື ໃຫ້ເດັກນ້ອຍກິນອາຫານມື້ລະສາມຄາບ ເປັນອາຫານຈຳພວກຜັກ ໝາກໄມ້ ແລະ ຖົ່ວຊະນິດຕ່າງໆ ບໍ່ໃຫ້ກິນນ້ ຳອັດລົມ ບໍ່ໃຫ້ກິນຈຸກໆຈິກໆໃນລະຫວ່າງຄາບອາຫານ ຈາກນັ້ນໃຫ້ດື່ມນ້ຳດື່ມຫຼາຍໆ ໃຫ້ອອກກຳລັງກາຍມື້ລະ 1 ຫາ 2 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ບໍ່ຄວນອອກກຳລັງກາຍໃນຮົ່ມ ຕໍ່ໄປແມ່ນໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃຊ້ເວລາໃນການອ່ ານໜັງສື ຫຼື ຮຽນ ອ່ານໜັງສືປະເພດຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ ແທນການນັ່ງເບິ່ງໂທລະພາບ ຢ່າລືມໃຫ້ເດັກນ້ອຍພັກຜ່ອນຫຼາຍໆ ການນອນແຕ່ຫົວຄ່ຳຈະເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ຕື່ນຂຶ້ນມາພ້ອມກັບອາຫານເຊົ້າ ຂໍ້ສຳ ຄັນກໍຄື ຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງຫາສິ່ງທີ່ຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳ ເຊັ່ນ ພາໄປຫໍສະໝຸດ ໄປສວນສາທາລະນະ ໄປສວນສະໜຸກ ຮຽນດົນຕີ ສິລະປະຕ່າງໆ ຫຼື ກິດຈະກຳອື່ນໆທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ເດັກ ແຕ່ພໍ່ແ ມ່ຕ້ອງຈັດລະບຽບຕົນເອງ ປູ່ຍ່າຕາຍາຍ ລຸງປ້ານ້າອາຕ້ອງຊ່ວຍກັນບໍ່ຊື້ຂະໜົມຫວານ ນ້ຳອັດລົມ ຫຼື ໝາກໄມ້ກະປ໋ອງມາຕ້ອນລູກຕ້ອນຫຼານ ເພາະມີນ້ຳຕານສູງ ແຕ່ຄວນເອົາໝາກໄມ້ສົດມາໃຫ້ກິນຈະດີທີ່ສຸດ ເ ຮັດຢ່າງນີ້ລູກຫຼານຂອງທ່ານກໍຈະຫຼຸດນ້ຳໜັກໄດ້ເອງ ສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ຕຸ້ຍກໍຈະບໍ່ມີນ້ຳໜັກເກີນ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຈະຂໍເອົາໃຈຊ່ວຍ ແລະ ມື້ນີ້ເຮົາມີຂໍ້ຄິດຈາກພຣະຄຳພີມາຝາກ ທີ່ກ່າວວ່າ ຈົ່ງ ຝຶກເດັກນ້ອຍໃນທາງທີ່ເຂົາຄວນຍ່າງໄປ ແລະ ເມື່ອເຂົາເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວຈະບໍ່ຫຼົງຈາກທາງນັ້ນ ສຸພາສິດບົດທີ 22 ຂໍ້ 6 ເດັກນ້ອຍຄືຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄ່າທີ່ສຸດຂອງພໍ່ແມ່ ຄືຄົນທີ່ຈະເບິ່ງແຍງທ່ານເມື່ອທ່ານແກ່ ເຖົ້າ ການຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ການຊ່ວຍໃຫ້ລູກຂອງຕົນມີຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ກໍເທົ່າກັບວ່າເຮົາກຳລັງເຮັດເພື່ອຕົນເອງ ແມ່ນບໍ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ໃນລາຍການໜ້າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາເລື່ອງດີໆ ໜ້າ ຮູ້ໜ້າສົນໃຈມານຳສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວັນຕິສສາກົນ AWR ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຫຼື ການຕິຊົມອັນໃດ ກໍຂໍໃຫ້ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາໄດ້ເນ າະ ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 THOMPSON

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ມື້ນີ້ເຮົາມາພົບກັນອີກ ທ່າມກາງບັນຫາຫຼາຍຢ່າງຢູ່ໃນໂລກ ຢູ່ໃນບ້ານເມືອງ ແລະ ຢູ່ໃນຄອບຄົວ ມີຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນຫຼາຍປະເທດທີ່ຮູ້ສຶກທໍ້ຖອຍໃນຈິດໃຈ ມີຄວາມໝົດຫວັງ ຍັງເທື່ ອ ເຮົາຈະທໍ້ຖອຍບໍ່ໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າສິ່ງທີ່ບໍ່ດີຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກໍຕາມ ຄົນດີຕ້ອງມຸ່ງເຮັດຄວາມດີຕໍ່ໄປ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການເຮັດຄວາມດີ ຄົນລາວເຮົາແມ່ນເຮັດບຸນໃຫ້ທານ ທ່ານຫຼາຍຄົນຄົງຄິດໃນ ໃຈວ່າ ສາສະໜາຄຣິສຕຽນມີການເຮັດ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າມີ ພວກເຂົາເຮັດແນວໃດ ຂ້າພະເຈົ້າຖືໂອກາດຕອບຄຳຖາມນີ້ເລີຍ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກທ່ານ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະນັບຖືສາສະໜາໃດກໍຕາມ ຈະໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມເປັນ ມາ ແລະ ວິທີປະຕິບັດ ກ່ອນອື່ນຂ້າພະເຈົ້າຂໍເລົ່າຄວາມເປັນມາຂອງມະນຸດກ່ອນ ວ່າແທ້ຈິງແລ້ວຄົນເຮົາມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກໃສ ຕາມການບັນທຶກຂອງພຣະຄຳພີໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງມະນຸດຂຶ້ ນມາ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ມີຊີວິດທີ່ສົມບູນ ຊີວິດທີ່ບໍ່ຕາຍ ແຕ່ມີເງື່ອນໄຂ ພວກເຂົາຕ້ອງເຊື່ອຟັງ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ມີລູກຫຼານສືບຕໍ່ໄປ ເປັນຕາໂສກເສົ້າທີ່ສຸດເລີຍ ທີ່ມະນຸດຄູ່ທຳອິດໄດ້ຫຼົງໄປເ ຮັດຕາມຄຳຫຼອກລວງຂອງມານຊາຕານ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການກະທຳໃນຄັ້ງນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຖືກຕັດຈາກພຣະເຈົ້າ ຊີວິດອະມະຕະທີ່ໄດ້ນຳມາກໍໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ມະນຸດຈຶ່ງຄ່ອຍໄດ້ມີການຕາຍ ລູກຫຼານຂອງມ ະນຸດທຸກຄົນ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທັງຫຼາຍກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຂອງຄວາມບາບນຳກັນທັງປວງ ໃນພຣະຄຳພີໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ຄ່າຕອບແທນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄວາມບາບກໍຄືຄວາມຕາຍ ແຕ່ຂອງຂວັນຈາກພຣະເຈົ້າຄືຊີ ວິດນິລັນດອນໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮົາ ຄ່າຕອບແທນຂອງຄວາມບາບທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບຄືຄວາມຕາຍ ກົງກັນຂ້າມກັບຂອງຂວັນທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປະທານ ຄືຊີວິດທີ່ບໍ່ມີວັນຕາຍ ຫຼື ຊີວິດນິລັນ ຊີ ວິດທີ່ບໍ່ມີວັນຕາຍນີ້ໄດ້ມາຈາກໃສ ໃນພຣະຄຳພີກ່າວວ່າ ກໍໄດ້ໂດຍທີ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສ້າງມະນຸດມາໄຖ່ບາບ ດ້ວຍເຫດນີ້ແຫຼະ ຄວາມບາບໃນຄຳສອນຂອງຊາວຄຣິສຕຽນຈຶ່ງໝາຍເຖິງການຕັດຂາດຈາກພຣ ະເຈົ້າ ຜົນຕາມມາກໍຄື ມະນຸດເຮົາຖືກຄອບງຳໂດຍອຳນາດຂອງຄວາມບາບນັ້ນແຫຼະ ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງມີແຜນການຊ່ວຍປົດປ່ອຍຄວາມບາບຂອງມະນຸດ ໂດຍການທີ່ພຣະອົງລົງມາໄຖ່ບາບໂດຍ ພຣະອົງເອງ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງເກີດເປັນມະນຸດ ມີຊື່ວ່າພຣະເຢຊູ ພຣະອົງໄດ້ຊົງເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພຣະອົງມີຄຸນລັກສະນະເປັນແບບໃດ ຈົນສຸດທ້າຍພຣະອົງໄດ້ຖືກຈັບ ແລະ ຕຶງໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນ ການຕາຍຄັ້ງ ນັ້ນຄືການໄຖ່ຄວາມບາບ ມະນຸດຈຶ່ງກັບຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ພຣະອົງຊົງຮັກໂລກນີ້ຫຼາຍ ພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ ເພື່ອທຸກຄົນທີ່ວາງໃຈໃນພຣະອົງຈະບໍ່ພິນ າດ ແຕ່ຈະມີຊີວິດອັນຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ພຣະອົງຊົງບໍ່ມີຄວາມບາບ ໄດ້ມາຮັບບາບເພາະເຫັນແກ່ພວກເຮົາ ຜູ້ໃດທີ່ເຊື່ອພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈົ້າແທ້ ແລະ ເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່ບາບ ເຂົາກໍຈ ະຮັບຄວາມຍຸຕິທຳຂອງພຣະອົງ ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າໄປເຖິງພຣະອົງໄດ້ ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ ຊີວິດຂອງເຂົາຄົນນັ້ນຈຶ່ງປ່ຽນແປງ ການປະພຶດກໍກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຊົ່ວ ຄືກັບຄົນເກີດໃໝ່ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບມາຈາກຄ ວາມດີຂອງພຣະເຈົ້າ ຄືຄວາມດີ ຄວາມຍິນດີ ສັນຕິສຸກ ຄວາມອົດທົນ ຄວາມເມດຕາກະລຸນາ ຄວາມດີ ຄວາມຊື່ສັດ ຄວາມສຸພາບອ່ອນໂຍນ ການຮູ້ຈັກບັງຄັບຕົນເອງ ເຂົາຈຶ່ງເຮັດຄວາມດີ ປະພຶດດີ ແລະ ສ້າງຄຸນ ງາມຄວາມດີ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ຈະມີຄົນຈົນຢູ່ກັບທ່ານສະເໝີ ຊາວຄຣິສຕຽນຈຶ່ງຕ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ຂາດເຂີນ ພຣະເຢຊູສອນວ່າ ໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໂດຍຖືວ່າໃຜກໍຕາມທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເຫຼົ່ ານັ້ນ ເທົ່າກັບຊ່ວຍເຫຼືອພຣະອົງ ພຣະເຢຊູຈຶ່ງເລົ່າປຽບທຽບວ່າ ເພາະວ່າເມື່ອເຮົາຫິວເຂົ້າ ພວກທ່ານກໍຈັດໃຫ້ເຮົາກິນ ເມື່ອເຮົາຫິວນ້ຳ ພວກທ່ານກໍຈັດໃຫ້ເຮົາດື່ມ ເຮົາເປັນຄົນແປກໜ້າ ພວກທ່ານກໍຕ້ອນ ຮັບເຮົາ ເຮົາເປືອຍກາຍ ພວກທ່ານກໍໃຫ້ໂສ້ງເສື້ອເພື່ອໃຫ້ເຮົາໄດ້ນຸ່ງຫົ່ມ ເມື່ອເຮົາເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ພວກທ່ານກໍເບິ່ງແຍງເຮົາ ເມື່ອເຮົາຢູ່ໃນຄຸກ ພວກທ່ານກໍມາຢ້ຽມຢາມເຮົາ ການເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ເວົ້າ ມານັ້ນ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງໂດຍກົງ ເມື່ອໃດທີ່ເຮົາເຮັດເພື່ອຄົນອື່ນ ກໍເທົ່າກັບເຮັດເພື່ອພຣະເຢຊູຄືກັນ ນີ້ຄືການເຮັດບຸນສ້າງຄວາມດີຕາມແບບຂອງພຣະເຢຊູ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ແຕ່ເມື່ອທ່ ານເຮັດທານ ຢ່າໃຫ້ມືຊ້າຍຮູ້ການກະທຳຂອງມືຂວາ ເພື່ອວ່າການທານເປັນທີ່ລັບ ແລະ ພຣະບິດາຂອງທ່ານຜູ້ເບິ່ງໃນທີ່ລັບລີ້ຈະໄດ້ໃຫ້ບຳເໜັດແກ່ທ່ານ ນີ້ຄືການເຮັດບຸນ ເຮັດໂດຍບໍ່ອວດບໍ່ອົ່ງ ບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນເ ຫັນ ບໍ່ເຮັດເພື່ອຕົນເອງ ແຕ່ເຮັດເພື່ອຄົນອື່ນ ເຮັດໄປໂດຍບໍ່ຫວັງສິ່ງຕອບແທນເລີຍ ນອກຈາກນັ້ນ ຖ້າພຣະເຈົ້າຈະຕອບແທນການເຮັດຄວາມດີນັ້ນ ຈະບໍ່ຫວັງວ່າເປັນວັດຖຸສິ່ງຂອງ ການເຮັດຄວາມດີທີ່ແທ້ຈິ ງຄືການເສຍສະຫຼະໂດຍບໍ່ຫວັງສິ່ງໃດຕອບແທນ ຄືກັນກັບພຣະເຢຊູທີ່ເຮັດເພື່ອມະນຸດ ໂດຍບໍ່ຫວັງສິ່ງຕອບແທນໃດໆທັງສິ້ນ ນີ້ຄືທີ່ມາຂອງການເຮັດຄວາມດີ ບໍ່ແມ່ນເຮັດຄວາມດີເພື່ອໄດ້ຂຶ້ນສະຫວັນ ແຕ່ເພ າະມີສິດຂຶ້ນໄປສະຫວັນແລ້ວ ຄຣິສຕຽນຈຶ່ງເຮັດຄວາມດີ ເພື່ອເປັນການຮູ້ບຸນຄຸນທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານຄວາມເມດຕາໃຫ້ແກ່ເຂົາ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນຊາວຄຣິສຕຽນໄປສ້າງໂຮງຮຽນ ສ້າງໂຮງໝໍ ຊ່ວຍ ເຫຼືອຄົນດ້ອຍໂອກາດ ຫຼື ຄົນພິການ ຊ່ວຍເດັກນ້ອຍກຳພ້າ ແລະ ຊ່ວຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໄພພິບັດຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆທົ່ວໂລກ ເພາະເຮົາຮັກເພື່ອນມະນຸດຈຶ່ງເຮັດຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອເພື່ອນຮ່ວມໂລກ ເພື່ອ ສ້າງສັງຄົມທີ່ເຮົາຢູ່ ສ້າງໂລກນີ້ໃຫ້ມີສັນຕິສຸກ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ພຣະເຢຊູຊົງສອນວ່າ ທ່ານຈົ່ງເປັນຄົນດີທີ່ສົມບູນແບບຄືກັບພຣະບິດາຂອງທ່ານທີ່ຢູ່ໃນຟ້າສະຫວັນ ຄວາມດີທີ່ຊາວຄຣິສຕຽນສະແດງອອກ ກໍເພື່ອການຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ ໃຫ້ສົມກັບເປັນລູກຫຼານຂອງພຣະອົງທີ່ດີພ້ອມທຸກຢ່າງ ຄຸນຄວາມດີທີ່ເຮັດໄປນັ້ນ ພຣະເຈົ້າຊົງນັບໄວ້ເພື່ອເປັນການຕອບແທນຄົນທີ່ເຮັດດີ ເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ພຣະອົງຊົ ງພິພາກສາໂລກ ຜົນຂອງການກະທຳຂອງເຮົາທຸກຄົນຈະຖືກນຳມາພິຈາລະນາ ນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນລໍຄອຍຢູ່ທຸກມື້ນີ້ ຕອນນີ້ໝົດເວລາອີກແລ້ວ ພວກເຮົາຈະມາພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສ ະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະ ຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍ ເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍ ຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ

PORE 298186 ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org lao@awr.org
ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາແດ່ເດີ້ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວໆຂຽນເຂົ້າມາແນ່ເດີ້ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອ ນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ